ການວ່າຈ້າງຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຟື້ນໂຕຄືນມາອີກໃນເດືອນມິຖຸນາ ໂດຍພາກສ່ວນບໍລິສັດເອກະຊົນໄດ້ເພີ່ມໜ້າວຽກໃໝ່ໃສ່ຈຳນວນ 287,000 ໜ້າວຽກ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖີບຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ ໄກຈາກຈຳນວນເມື່ ອເດືອນກ່ອນຕັ້ງຫຼາຍ ເວລາເສດຖະກິດສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມໜ້າວຽກແຕ່ພຽງ 38,000 ໜ້າວຽກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າການເພີ່ມໜ້າວຽກບໍ່ແມ່ນເປັນແຕ່ພຽງສິ່ງດຽວທີ່ຈະພາໃຫ້ອັດຕາການວ່າງງານແຫ່ງຊາດຫຼຸດລົງ ຄືໄ ດ້ສູງຂຶ້ນສອງສ່ວນສິບຂອງສ່ວນຮ້ອຍເປັນ 4.9 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນຍ້ອນວ່າຫຼາຍຄົນພາກັນອອກໄປຫາວຽກເຮັດງານທຳ ເຖິງແມ່ນວ່າວຽກເຮັດງານທຳຈະໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ພວກ ນັກວິເຄາະກໍກ່າວວ່າຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດກໍຍັງຄົງມີຢູ່ ຜູ້ສື່ຂ່າວ VOA ມິລ ອາເຊກາ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ການສ້າງໜ້າວຽກເຮັ ດງານທຳໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໃນຊ່ວງນັ້ນ ສ່ວນພາບພົດຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກກໍແມ່ນວ່າແຮ່ງຮ້າຍໄປກວ່ ານັ້ນ ສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດຍັງສືບຕໍ່ເສຍຫຼັກໄປຕື່ມຈາກການລົງຄະແນນສຽງຖອນຕົວ Brexit ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນຕະຫຼາດທີ່ໂຜ່ຂຶ້ນມາກໍແມ່ນຍັງອ່ອນແອຢູ່ ຄວາມອ່ອ ນແອນັ້ນປະກອບກັບລາຄາເງິນໂດລາທີ່ແຂງຕົວຂຶ້ນ ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຕ່າງໆຈາກສະຫະລັດ

ທ່າມກາງຄວາມໄຫວຕົວໃນຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ ໃນລະດັບໃດລະດັບໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງແທ້ຈິງນີ້ ທີ່ໄດ້ເຫັນການວ່າຈ້າງກັບຂຶ້ນມາໃນເດືອນມິຖຸນາ ແຕ່ວ່າເມື່ອຫຼາຍສິ່ງຫຼາ ຍຢ່າງມີການປ່ຽນແປງ ມັນກໍຍິ່ງປາກົດວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຍັງຢູ່ຄືເກົ່າ ອັນນັ້ນ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າວຽກເຮັດງານທຳຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດກັນໄວ້ກໍຕາມໃນເດືອນມິຖຸນາ ແຕ່ອັດຕາການວ່າຈ້າງງ ານກໍຍັງຄົງຢູ່ 25 ເປີເຊັນ ຕ່ຳກວ່າຈັງຫວະຂອງປີກາຍນີ້ ແຕ່ປານນັ້ນ ທຳນຽບຂາວກໍຍັງກ່າວວ່າບົດລາຍງານວຽກການລ່າສຸດແມ່ນມີເກືອບ 15 ລ້ານໜ້າວຽກໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມານັບຕັ້ງແຕ່ຕອນສິ້ນສຸດຂອງ ພາວະທົດຖອຍຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດ ບົດລາຍງານນັ້ນເປັນຂ່າວດີສຳລັບຕະຫຼາດຮຸ້ນ Wall Street ບ່ອນທີ່ດັດຊະນີທີ່ສຳຄັນໆຍັງຄົງຢູ່ໃນດ້ານບວກ ທ່ານ Chris Dearborn ຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນ Nasdaq ກ່າວວ່າ ຜົນໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນວ່າເສດຖ ະກິດກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ເພາະວ່າປະຊາຊົນອີກຫຼາຍຄົນໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳ ທ່ານ Dearborn ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ຈຽວ ມາລັນດຣີໂນ ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ຢູ່ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ Remember, the US consumer buys two thirds of the economic output for this country, so you're going to be ທ່ານ Dearborn ກ່າວວ່າ ຈື່ໄດ້ບໍ ການລອຍຕົວຂຶ້ນສອງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສະຫະລັດ ຈາກຜົນຜະລິດເສດຖະກິດສຳລັບປະເທດນີ້ ສະນັ້ນ ທ່ານຈະຖືກດຶງຂຶ້ນຈາກບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານ ໂດຍການໄປໃຊ້ຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງຂອງ ແ ລະຖ້າມີການສ້າງໜ້າວຽກ ປະຊາຊົນກໍມີເງິນໃນຖົງ ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະພາກັນອອກໄປໃຊ້ຈ່າຍ ອັນທີ່ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ການໄດ້ຮັບໜ້າວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ ຈະພຽງພໍທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ທະນາຄາ ນກາງສະຫະລັດ ຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕ່ຳເປັນປະຫວັດການນີ້

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວນັ້ນ ມັນບໍ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍປານໃດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານກາງຍົກອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນໄວກວ່າທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີແຜນໄວ້ຢູ່ແລ້ວ ພວກນັກເສດຖະສາດທັງຫຼາຍໄດ້ບອກວີໂອເອ ວ່າ ດ້ວຍອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ທະນາຄານກາງໄດ້ວາງເອົາໄວ້ຢູ່ 2 ເປີເຊັນນີ້ ແລະຄ່າຈ້າງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກໍຢູ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານກາງຈະບໍ່ ຍົກອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນ ເວລາພວກເພິ່ນພົບປະກັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ ວີໂອເອ